ປະເທດໄທຖືກຈັດຢູ່ໃນອັນດັບທີ 136 ຂອງໂລກ ໃນເສລີພາບດ້ານຂ່າວສານ ທີ່ພິມອອກເຜີຍແຜ່ໂດຍອົງການນັກຂ່າວທີ່ບໍ່ມີພົມແດນ ໃນຕົ້ນປີນີ້ ກຸ່ມດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດວ່າ ປະເທດໄທເປັນສະຖານະການທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ ພາຍໃຕ້ລັດຖະບານໃໝ່ຂອງພັກພະລັງປະຊາຣັດທີ່ນິຍົມທະຫານ ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງອະດີດຜູ້ນຳໃນການເຮັດລັດຖະປະຫານ ນາຍພົນ ປະຍຸດ ຈັນໂອຊາ Steve Sandford ລາຍງານມາຈາກບາງກອກ ກ່ຽວກັບວ່າ ພວ ກນັກຂ່າວ ແລະ ພວກນັກເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ ພາກັນວ່າແນວໃດ ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານນິຍົມທະຫານທີ່ມີຕໍ່ສື່ມວນຊົນ ດັ່ງ ສາລີ ຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ ໃນດ້ານສື່ມວນຊົ ນທົ່ວໄປໃນປະເທດໄທ ກົດໝາຍກໍ່ອາຊະຍາກຳທາງດ້ານຄອມພິວເຕີ ແລະ ກົດໝາຍປຸກລະດົມໃຫ້ຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ ທີ່ຮ່າງຂຶ້ນໂດຍອະດີດລັດຖະບານທະຫານ ຍັງສືບຕໍ່ຮັດກຸມໃນການຕິຕຽນຢູ່ ພວກນັກຂ່າວ ທີ່ກ້າປາກກ້າເວົ້າຈາກອົງການຕ່າງໆ ລວມທັງອົງການຂ່າວສົດ ໄດ້ຖືກໝາຍເກາະໂຕເຂົ້າໄປສອບປາກຄຳໂດຍກອງທັບ

ມັນມີຫຼາຍຕໍ່ຫຼາຍອົງການ ແລະ ໜ່ວຍງານທີ່ຮັບມືກັບ ແລະ ລາດຕະເວນເບິ່ງ ແລະ ເປັນຕຳຫຼວດຍາມສື່ມວນຊົນທີ່ເວົ້າວ່າ ຜູ້ຄົນເວົ້າຫຍັງທາງອອນລາຍ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໄທມີປະຫວັດມາຍາວນານ ກ່ຽວກັບວັດ ທະນະທຳທີ່ມີມາດົນນານ ເລື່ອງການລາດຕະເວນ ແລະ ການໃຫ້ຜູ້ຄົນເວົ້າວ່າ ສິ່ງທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດເວົ້າໄດ້ພາຍໃນຂອບເຂດ ເພາະສະນັ້ນຈຶ່ງວ່າ ມັນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງໃໝ່ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ມັນເປັນກ ານຂະຫຍາຍອອກໄປຕື່ມສິ່ງທີ່ເຄີຍມີມາຢູ່ແລ້ວ ພວກຕ້ອງຕິທັງຫຼາຍກ່າວວ່າ ການບີບຄັ້ນເພີ່ມຂຶ້ນຕໍ່ສື່ມວນຊົນ ເປັນແນວໂນ້ມທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງ ຍ້ອນວ່າພວກນັກຂ່າວ ແລະ ພວກນັກເຄື່ອນໄຫວທີ່ຖືກກ່າວຫາ ມີຈ ຳນວນເພີ່ມຂຶ້ນ ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ວ່ານີ້ ຖືກແນມເຫັນໂດຍຫຼາຍໆຄົນວ່າ ເປັນການລອກແບບມາຈາກການປະຕິບັດທີ່ໂຫດຮ້າຍ ທີ່ນຳໃຊ້ໂດຍພວກຄອມມິວນິສ ຫຼື ລັດທິທີ່ຜູກຂາດອຳນາດ ເພື່ອປິດປາກພວກຕ້ອ ງຕິລັດຖະບານ ເຊິ່ງທ່ານ ສຸໄນ ຜາສຸກ ໂຄສົກຂອງກຸ່ມ Human Rights Watch ເວົ້າວ່າ Under military rule of the NCPO, Thailand seemed to have adopted the Chinese model of media control.
ພາຍໃຕ້ການປົກຄອງຂອງທະຫານ NCPO ນີ້ ປາກົດວ່າປະເທດໄທໄດ້ລອກແບບມາຈາກຈີນ ໃນການຄວບຄຸມສື່ມວນຊົນ ໃນການປະຕິບັດກັບພວກລາຍງານຂ່າວ ໃນການບໍ່ໃຫ້ຜູ້ເຝົ້າຍາມເບິ່ງວ່າ ລັດຖະບານເຮັ ດຫຍັງ ແລະ ເຮັດຫຍັງຜິດແດ່ ພວກເຂົາເຈົ້າຖືກລົດຊັ້ນລົງມາເປັນໝາລ້ຽງຂອງລະບອບປົກຄອງຂອງທະຫານ ໃນປະເທດໄທໄດ້ມີການແບ່ງແຍກກັນຢ່າງໃຫຍ່ທາງດ້ານການເມືອງ ຊຶ່ງມັກຈະເຫັນໄດ້ຢູ່ໃ ນການສະເໜີຂ່າວ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ທີ່ສ້າງໂສມໜ້າຂອງປະເທດຊາດ ໂທລະພາບ Voice ທີ່ຄອບຄົວຂອງອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທັກສິນ ຊິນນະວັດ ເປັນເຈົ້າຂອງ ໄດ້ຖືກປິດເປັນເວລາສອງມື້ໃນລະຫວ່າ ງການເລືອກຕັ້ງເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ຍ້ອນຕ້ອງຕິພວກທະຫານ ຂໍ້ກ່າວຫາດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກຍົກເລີກໃນເວລາຕໍ່ມາໂດຍສານຂອງລັດຖະບານ ທ່ານ ນັດຕະກອນ ເທວະກຸນ ນັກຂ່າວຂອງໂທລະພາບ Voice ເວົ້າວ່າ One camp that is somewhat in favour of the junta believes that you need these checks and balances ຂ່າວສານຂອງໄທໄດ້ຖືກແບ່ງແຍກອອກເປັນ 2 ຄ້າຍ ຄ້າຍໜຶ່ງຄືປາກົດວ່າເຂົ້າຂ້າງການປົກຄອງຂອງທະຫານ ທີ່ເຊື່ອວ່າພວກທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການກວດເບິ່ງໃຫ້ເຫັນວ່າມີຄ ວາມກ້ຳເກິ່ງກັນ ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ບອກທ່ານກ່ຽວກັບພວກນັກການເມືອງທີ່ໄດ້ຖືກເລືອກຕັ້ງ ແຕ່ແລ້ວທ່ານຊ້ຳພັດໄດ້ເອົາຜູ້ໃໝ່ເຂົ້າມາທີ່ບໍ່ເຊື່ອຕາມນັ້ນ ພວກເຂົາເຈົ້າເຊື່ອວ່າການກວດກາເບິ່ງ ແລະ ການ ມີຄວາມກ້ຳເກິ່ງກັນແມ່ນມັນມີຢູ່ໃນຕົວຂອງມັນເອງ ແລະ ເປັນຂອງມັນເອງ ເຊິ່ງເປັນອຸປະສັກຕໍ່ປະຊາທິປະໄຕ ລັດຖະບານທີ່ຫາກໍຖືກເລືອກຕັ້ງຂຶ້ນມາໃໝ່ໆ ປະຕິເສດບໍ່ຍອມໃຫ້ຄວາມເຫັນຕໍ່ VOA ກ່ຽວກັບນະ ໂຍບາຍດ້ານຂ່າວສານ ຫຼື ເສລີພາບດ້ານຂ່າວສານ ໃນປະເທດໄທ ໃນຂະນະດຽວກັນ ຄຳຖາມແມ່ນຍັງມີຢູ່ຕໍ່ມາໃນໝູ່ພວກນັກຂ່າວຂອງໄທວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຈະສາມາດເຮັດຂ່າວໄດ້ຢ່າງເສລີ ຫຼື ບໍ່ ສາລີ ຈິດ ຕະວໍລະວົງ VOA